ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ຜູ້ຍິງທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ກຳລັງປະສົບການກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ນັກກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ມີຄ ວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍວ່າ ວິກິດໂຄວິດ-19 ກັບກາຍເປັນເວລາອັນສິ້ນຫວັງ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສການຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ໂດຍມີບັນຫາຕ່າງໆກັບການຍືດເອື້ອເຖິ ງກິດຈະການໃນດ້ານສັງຄົມ ຍ້ອນວີຊາທີ່ຖືຢູ່ ອີງຕາມກະຊວງສະຖິຕິອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນວ່າໃນຍາມປົກກະຕິ ຜູ້ຍິງ 3 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 10 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມປະສົບການກັບຄວາມຮຸນ ແຮງໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເພດສຳພັນ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງອັນລົ້ນເຫຼືອຈາກການປະສົບການກັບລັອກດາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ພາໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນມາກມາຍ ໃຫ້ຊົດ ຊ່ວຍຄົນທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ

ຍານາງ ດຣ ຣູຊິຕາ ຣູຊິຕາ ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການຢູ່ທີ່ In Touch ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຍິງອົບພະຍົກ ແລະ ຄົນ migrant ບໍ່ມັກຈະໄປຫາເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຍ້ອນການອັບອາຍ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດ ອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຍານາງ ຣູຊິຕາ ຫ່ວງໃຍວ່າ ຜູ້ຖືກເຄາະຫຼາຍຄົນຈະບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປປະເທດເດີມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າມີວິທີທາງໃນດ້ານການເງິນອັນຈຳກັດ ການປິດຊາຍແດນ ແ ລະ ການຢ້ານກົວວ່າຈະຖືກປັດເຂ່ຍອອກຈາກສັງຄົມໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດຣ ຣູຊິຕາ ເວົ້າວ່າ I think she has compromised on her safety but she was left with a choice ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ປົບຫຼົບໜີຈາກຄວາມຮຸນແຮງກັບລູກໆ 3 ຄົນ ໃນພາຍຫຼັງກັບຄືນ ໄປຫາ ຜູ້ທີ່ບຸກລຸກຜູ້ກ່ຽວ ຍ້ອນມີວິທີທາງການເງິນອັນຈຳກັດ ເພື່ອຈະລ້ຽງດູລູກໆຂອງຜູ້ກ່ຽວ ດັ່ງທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງນານາວັດທະນະທຳອັນດຽວໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້າ ນຄອບຄົວ ໂດຍທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນສູນກາງນັ້ນ ແມ່ນວ່າປະມານ 40 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ໄປຫາ In Touch ແມ່ນເປັນຄົນທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ

ຕັ້ງແຕ່ມີການກວດເບິ່ງ Family Violence in Victoria ໂດຍ Royal Commission ທີ່ບັດນີ້ບົ່ງເອົາການທຳຮ້າຍໃນດ້ານຮ່າງກາຍອື່ນໆ ທີ່ເກີດມາຈາກຄູ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ນາຍ Les Nandan ນັກກົດໝາຍໃນດ້ານການເຂົ້າເມືອ ງ ເວົ້າວ່າ

ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ຈະຕ້ອງການການຄ້ຳຈູນຈາກຫຼັກຖານສອງຢ່າງ ຈາກພະນັກງານໃນດ້ານສັງຄົມ ທ່ານໝໍ ນັກຈິດຕະສາດ ຫຼື ຕຳຫຼວດ ເພື່ອຈະອອກສະຖານະພາບວີຊາທີ່ຂຶ້ນກັບຄົນອື່ນ ແລະ ຕັດຄວາມສຳພັນ ກັບຜູ້ທີ່ທຳຮ້າຍໂຕເອງ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ອະນຸມັດເງິນ 150 ລ້ານໂດລາ ຄ້ຳຈູນຜູ້ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານໂຄວິດ-19 ໃນດ້ານເພດໃນໄລຍະໂຄໂ ຣນາໄວຣັສ ຍານາງ Morris ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ມີສິດຈຳກັດເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ກິດຈະການຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ຍ້ອນຖານ ະຂອງວີຊາ ໃນການໂຕ້ຕອບສາທາລະນະສຸກນັ້ນ In Touch ປະສານກັນກັບບໍລິສັດໃນດ້ານສັງຄົມຄື Sibling by Kinfolk ເພື່ອໃຫ້ການຜ່ອນຄາຍ ລານອາຫານການກິນສຸກເສີນ ແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ ຍານາງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ Tracy ທີ່ປົບຫຼົບໜີຈາກການໄຕ່ຕາມຍານາງໃນປະເທດຂອງຍານາງ ໂດຍມາເລີ່ມຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າຍານາງຕົກຮັກກັບຊາຍຄົນຢູໂຣບ ດັ່ງຍານາງທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ແລ້ວກັບກາຍມ າເປັນຄົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສວີຊາ ຂອງຜູ້ຊາຍນັ້ນ ຄວາມສຳພັນທັງສອງນັ້ນເພພັງລົງ ໃນຄາວປະມານສອງປີກ່ອນນີ້ ເມື່ອຄູ່ເກົ່າຂອງຍານາງກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ຂາຍຢາເສບຕິດ ຍານາງ Tracy ໜີໄປຈາກຄວາມສ ຳພັນກັບຊາຍຄົນຢູໂຣບນັ້ນ He kept texting me all the time, he wished I was dead.
ຊາຍນັ້ນຂຽນຂໍ້ຄວາມເຖິງຍານາງຕະຫຼອດ ວ່າຜູ້ກ່ຽວຢາກໃຫ້ຍານາງຕາຍ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຈະຊົກໜ້າຂອງຍານາງ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກ່ຽວເຫັນຍານາງອີກ Tracy ບໍ່ເປັນຄົນໜຶ່ງດຽວທີ່ຖືກທຳຮ້າຍ ກະຊວງສະຖິຕິອົດສະ ເຕຣເລຍລາຍງານວ່າ ຜູ້ຍິງໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະສີ່ຄົນເປັນຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ ຈາກຄູ່ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼື ໃນອະດີດ ນີ້ແປວ່າ Tracy ຍັງອາໄສວີຊາຂອງຄູ່ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ທຳຮ້າຍຢ່ານ າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕ້ານທານຜູ້ກ່ຽວໄວ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ທ່ານ Nandan ເວົ້າວ່າ ຍ້ອນທີ່ວ່າ Tracy ເປັນຄູ່ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທາງອອກຂອງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາເພື່ອຕົນເອງ ໃນປີ 2015-16 ຜູ້ຍິງທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ 529 ຄົນ ຮ້ ອງຂໍເອົາວີຊາເພື່ອຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາລີຢ່າງຖາວອນ ຜ່ານເລື່ອງຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ 70% ສຳເລັດໄດ້ວີຊາທີ່ຕ້ອງການ ແຕ່ Nandan ຫ່ວງໃຍວ່າມັນບໍ່ມີການປ້ອງກັນຜູ້ທີ່ຖືກເຄ າະຮ້າຍທີ່ຖືວີຊາ dependent visa ອີງຕາມ Nandan ແມ່ນວ່າຜູ້ຍິງມີທາງເລືອກອັນຈຳກັດເພື່ອຮ້ອງຂໍວີຊາຊະນິດອື່ນໆ ຍ້ອນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 1800 737 732 ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຍິງ ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໃຫ້ໂທ Multicultural Centre for Women's Health ໂດຍນ້ຳເບີ 1800 656 421 ໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 4 ໂມງແລງ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເ ຫຼືອໃນດ້ານພາສາ ໂທ 13 14 50 ສຳລັບນາຍແປພາສາ ແລ້ວບອກໃຫ້ຕໍ່ທ່ານ ເຂົ້າຫາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສຳລັບຖ້າຫາກຊີວິດຂອງທ່ານຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ໃຫ້ໂທ 000 ໃນທັນທີໂລດ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດ ຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook